ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະສະເໜີການສຳພາດກັບພວກນັກສຶກສາຈາກ ສປປ ລາວ 3 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນໂຄງການ Southeast Asia Youth Leadership Program ຫຼືໂຄງການອົບຮົມການເປັນຜູ້ນຳຊາວ ໜຸ່ມຈາກເອເຊຍອາຄະເນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Northern Illinois ເປັນເວລາ 3 ອາທິດ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ມີໂອກາດໄປທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມ ທັດສະນະສຶກສາ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນວ່ານະຄອນຫຼວ ງວໍຊິງຕັນດີຊີ ພ້ອມດ້ວຍຫ້ອງການຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ VOA ຂອງເຮົານີ້ເອງ ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳເອົາເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວມື້ນີ້ ຂ້າ ພະເຈົ້າຈະໃຫ້ທ່ານຟັງການສຳພາດກັບພວກນັກສຶກສາຈາກ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນມາອົບຮົມວິຊາການເປັນຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ມຈາກເຂດເອເຊຍອາຄະເນ ຫຼື Southeast Asia Youth Leadership Program ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ບໍລິຫານໂດຍສູນກາງ East West Center ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂຮໂນລູລູ ລັດຮາວາຍ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະໄດ້ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາໂດຍລັດຖະສະພາສະຫະລັດມາແຕ່ປີ 1960 ເປັນອົງການເອກະລາດສາທາລະນະ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສ້າງຜົນກຳໄລ ໂຄງກ ານດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໂຄງການແລກປ່ຽນອົບຮົມແລະທັດສະນະສຶກສາຢູ່ສະຫະລັດ ເປັນເວລາ 3 ອາທິດ ທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ການເປັນຜູ້ນຳແລະການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໂຄງການທີ່ອົ ບຮົມມານີ້ໄປໃຊ້ຢູ່ໃນປະເທດຂອງຕົນ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ທັງຜູ້ສະໝັກ ແລະຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຕິດຕາມນຳພາພວກເຂົາເຈົ້າມາ ສຳລັບຄຸນນະວຸດທິດ້ານການສະໝັກແມ່ນມີດັ່ງນີ້ຄື ອາຍຸລະຫ ວ່າງ 15-17 ປີ ຍັງຮຽນຢູ່ຂັ້ນມັດທະຍົມ ຫຼືວິທະຍາໄລປີທີ 1 ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດການເປັນພົນລະເມືອງດີ ແລະຢາກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ທີ່ມີຄະແນນຮຽນດີ ແລະຊຳນານໃນການປາກເວົ້າ ແລະມີທ່າທາງທີ່ຈະ ເປັນຜູ້ນຳ ສະແດງເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະເປີດກວ້າງດ້ານແນວຄິດ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຕິດຕາມມາພ້ອມ ຕ້ອງມີຄຸນນະວຸດທິດັ່ງນີ້ ເປັນນາຍຄູ ຫຼືຜູ້ນຳສັງຄົມທີ່ເຮັດວຽກກັບຊາວໜຸ່ມ ຊຳນານດ້ານການເປັນຜູ້ ນຳພາ ມີຄວາມສົນໃຈຊ່ວຍຊາວໜຸ່ມພັດທະນາ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະໝັ້ນໝາຍການເຮັດວຽກກັບໂຄງການເປັນຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ມເອເຊຍອາຄະເນ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າກັບຄືນຈາກສະຫະລັດແລ້ວ ໂຄງກ ານອົບຮົມປີນີ້ມີ 10 ປະເທດດ້ວຍກັນ ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 60 ຄົນ ແລະໃນນັ້ນມີນັກຮຽນຈາກ ສປປ ລາວ 6 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການນີ້ ແມ່ນສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນອ າເມລິກັນກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ສຶກຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ພັດທະນາຄວາມຊຳນິຊຳນານ ຂອງການເປັນຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ມ ໃຫ້ຮັບຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງເຜົ່າພັນທັງຫຼາຍ ຕະຫຼອດທັງບັນດາກຸ່ມຊົນຕ່າງໆຂອງປະເທດ ນອກນັ້ນ ບັນດານັກຮຽນເຫຼົ່ານີ້ຍັງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ 1 ອາທິດຢູ່ກັບຄອບຄົວອາເມລິກັນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ປະເພນີການຢູ່ກິນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ປີນີ້ເປັນປີທີ 3 ທີ່ບັນດານັກສຶກສາລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນໂຄງການນີ້ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ກ່ອນຈະຖືກຮັບມາມີດັ່ງນີ້ຄື ຍື່ນໃບສະໝັກສອບເສັງພາສາອັງກິດຢູ່ສະຖານທູດສະຫະລັດໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ປີນີ້ມີນັກຮຽນຍື່ນໃບສະໝັກເຂົ້າມາຈາກທົ່ວປະເທດຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ ແລະ ມີພຽງແຕ່ 6 ຄົນທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານ ທ້າວ ໄຊສະຫວັນ ອິນທະລາ ມີຊື່ຫຼິ້ນວ່າ ຕາໃຫຍ່ ນັກຮຽນມັດທະຍົມປີທີ 7 ຈາກບ້ານດອນ ນົກຂຸ້ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຝັນຢາກເປັນນັກການທູດໃນອະນາຄົດ ໄຊສະຫວັນເປັນຊາຍໜຸ່ມທີ່ຫ້າວຫັນ ແລະ ເປັນນັກຮຽນທີ່ສະຫຼຽວສະຫຼາດ ລາວໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າມີ ຊື່ວ່າ ທ້າວ ໄຊສະຫວັນ ອິນທະລາ ຢູ່ເມືອງລາວຢູ່ໃສ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເນາະ ຢູ່ບ້ານດອນນົກຂຸ້ມ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ປັດຈຸບັນນີ້ຮຽນຢູ່ຂັ້ນໃດ ປັດຈຸບັນນີ້ຮຽນຢູ່ ອາ ມັດທະຍົມປີທີ 7 ປີສຸດທ້າຍ ຮຽນຝ່າຍໃດ ອາ ໃນຄວາມຝັນເນາະ ກະຢາກເປັນນັກການທູດ ອໍ Political Science ອາ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຢູ່ຫັ້ນແລ້ວ ຊິໄປຕໍ່ໃສ ອາ ມີ ມີ ມີ 2 ຈຸດໝາຍເນາະ ກະຄື ອາ ຢາກໄປຮຽນຢູ່ທີ່ປະເທດອົດສະຕາລີ ລະກະຢາກມາຮຽນຢູ່ທີ່ປະເທດອາເ ມລິການີ້ ໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເສັງເອົາທຶນແມ່ນບໍ່ ໂດຍ ຕ້ອງໄດ້ເສັງເອົາທຶນ ເພາະວ່າມີຄວາມຝັນຢາກເປັນນັກການທູດ ໂອ ແມ່ນຊິເປັນ Ambassador ໃນອະນາຄົດເດ້ນີ້ເນາະ ໂດຍ ແມ່ນແລ້ວ ໂອເຄ ຮຽນພາສ າອັງກິດນີ້ມາດົນປານໃດລະ ຮຽນພາສາອັງກິດໄດ້ 4 ປີແລ້ວ 4 ປີແລ້ວ ມັກບໍ່ ມັກ ມັກ ແຕ່ວ່າເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີແມ່ນບໍ່ ບໍ່ຢ້ານ ໂດຍ ບໍ່ຢ້ານ ນາງ ລິດຕະພອນ ຄັດສະຫວ່າງ ນັກຮຽນມັດທະຍົມປີທີ 6 ຈາກບ້ານດົງ ປາແຫຼບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຝັນຢາກເປັນນັກອອກແບບຕົກແຕ່ງບ້ານເຮືອນ ນາງມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງອອກນອກປະເທດເປັນຄັ້ງແລກ ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ພາກກາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ
ສະບາຍດີ ຂ້ານ້ອຍຊື່ນາງ ລິດຕະພອນ ຄັດສະຫວ່າງ ນ້ອງຢູ່ໃສຢູ່ເມືອງລາວ ຢູ່ວຽງຈັນ ຢູ່ບ້ານດົງປາແຫຼບ ເມືອງຈັນທະບູລີ ປັດຈຸບັນນີ້ຮຽນຮອດຂັ້ນໃດແລ້ວ ຮຽນຢູ່ຂັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 6 ມີຈຸດປະສົງຊິຮຽນຝ່າຍໃ ດໃນອະນາຄົດ ຢາກຮຽນເລື່ອງກ່ຽວກັບສິລະປະ ພວກແບບອອກແບບດີຊາຍ ເພາະວ່າມັກດ້ານນັ້ນ ຄັນວ່າຮຽນນີ້ ຊິຮຽນຢູ່ເມືອງລາວບໍ່ ຫຼືວ່າໄປຮຽນຢູ່ໃສ ຄັນເປັນໄປໄດ້ຢາກຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ປະເທດ ໃດ
ກໍຕອນນີ້ຍັງຄິດຢູ່ ຢາກຮຽນຢູ່ອາເມລິການີ້ ລະກະບາງເທື່ອກໍຢາກຮຽນຢູ່ອັງກິດ ຊິເປັນໄປໄດ້ບໍ່ ໜ້າຈະ
ຄັນເປັນໄປໄດ້ກໍຢາກຮຽນ ໂອເຄ ອ່າ ດີໄຊນ໌ເນາະ ເລື່ອງອອກແບບ ອອກແບບແບບໃດ
ຄືຢາກອອກແບບແບບ Interior Design ຄືອອກແບບພາຍໃນ ຕົກແຕ່ງເຮືອນເລີຍ ຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ແລ້ວກໍອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍມັກແບບພວກອອກແບບເສື້ອຜ້າພ້ອມ ເສື້ອຜ້າເນາະ Fashion Design ໝາຍຄວາມວ່າ ຄັນຮຽນຈົບແລ້ວ ເມືອບ້ານແ ລ້ວກະຕ້ອງໄດ້ມີເປີດຮ້ານແມ່ນບໍ່ ກ່ອນຊິເຮັດທຸລະກິດ ກໍອາດຈະໄປຮ່ວມທຸລະກິດກັບຄົນອື່ນ ໂອເຄ ນັກຮຽນຄົນທີ 3 ໄດ້ແກ່ນາງ ຊອນລະວີ ແກ້ວສະຫວັນ ນັກສຶກສາ ມ. ປາຍ ຈາກບ້ານຫາດຮ່ຽນ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ປັດຈຸບັນນີ້ເຮັດວຽກກຳກັບຢູ່ຫໍສະໝຸດເອກະຊົນໃນນະຄອນຫຼວງພະບາງ ນາງກໍແມ່ນອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ໄດ້ມາພົບພໍ້ຄົນລາວເຊື້ອສາຍດຽວກັນ ນ າງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ວ່າ ຊອນລະວີ ແກ້ວສະຫວັນ ຢູ່ເມືອງລາວຢູ່ໃສ ອ່າ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ ອ່າ ບ້ານຫາດຮ່ຽນ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ອ່າ ນ້ອງ ນ້ອງຍັງເປັນນັກຮຽນ ຢູ່ບໍ່ດຽວນີ້ ອ່າ ຮຽນຈົບແລ້ວ ຮຽນຈົບ ມ.ປາຍ ແລ້ວກໍວິທະຍາໄລ ດຽວນີ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫໍສະໝຸດ ຫໍສະໝຸດຢູ່ໃສ ກະຢູ່ຫຼວງພະບາງ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ ແມ່ນແລ້ວ ແລ້ວນ້ອງຊິບໍ່ໄດ້ຮຽນຕໍ່ອີກບໍ່ ອືມ ຄຶດວ່າຢາກຮຽນເອົາລະ ດັບສູງກວ່າ ອ່າ degree ອືມ certificate ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ຍັງມີແຕ່ເຮັດວຽກໄປກ່ອນ ຄັນແມ່ນຮຽນຕໍ່ ຊິຮຽນຝ່າຍໃດ ອ່າ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແມ່ນແລ້ວ ແຕ່ວ່າເຮັດວຽກ library ແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນມີວຽກເຮັດຊື່ໆແມ່ນບໍ່ ບໍ່ແມ່ ນ ມັນ ຕອນນັ້ນແມ່ນຍ້ອນເຮົາມັກແດ່ ຄືໃຊ້ພາສາອັງກິດ ແລ້ວກະຄອມພິວເຕີ ແລ້ວກະຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ ແລ້ວກະເອົາປະສົບການທຸກດ້ານເລີຍ
ຢູ່ຫໍສະໝຸດຢູ່ຫຼວງພະບາງໃຫຍ່ບໍ່ ໂຕນີ້ຈະເປັນຫໍສະໝຸດ ອ່າ ສ່ວນຕົວ ຈະບໍ່ໃຫຍ່ ແລ້ວກໍບໍ່ແມ່ນຂອງລັດຖະບານ ທຸກຢ່າງຈະໃຊ້ຟຣີໝົດເລີຍ ເຈົ້າ ຂໍໂທດ ແມ່ນໃຜເປັນເຈົ້າຂອງເລີຍ ອ່າ Carol ເປັນຄົນອາເມລິກາ ມີປຶ້ ມຫຼາຍບໍ່ ມີຫຼາຍ ມີ ມີປຶ້ມ ມີຄອມພິວເຕີ ແລ້ວກໍມີແຄມຣາ ເອີ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ໝາຍຄວາມວ່າປຶ້ມພາສາອັງກິດ ປຶ້ມລາວກໍມີແມ່ນບໍ່ ມີ ພາສາລາວ ພາສາອັງກິດ ພາສາໄທ ພາສາ ແລ້ວກໍເຫັນພາສາອື່ນກໍມີ ພາສາຈີນ ຍີ່ປຸ່ ນຫຍັງກໍມີ ມີທຸກຢ່າງເລີຍ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ລັດຖະບານເພິ່ນມີຂໍ້ຫວງຫ້າມບໍ່ ວ່າປຶ້ມຊະນິດໃດບໍ່ໃຫ້ເອົາມາໄວ້ຫັ້ນ ມີ ມີ ມີກົດຫຼາຍ ເຊັ່ນວ່າຈັ່ງໃດ ອ່າ ຄື ແນວໃດວະ ເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າກໍມາກວດຕະຫຼອດຢູ່ໃດ໋ ຄືແ ບບວ່າ ມາກວດ ແມ່ນແລ້ວ ວ່າປຶ້ມຫັ້ນມີສາລະແທ້ບໍ່ ແລ້ວກະແບບບໍ່ ບໍ່ຂັດຂ້ອງກັບການເມືອງ ບໍ່ມີຫຍັງຫັ້ນນະ ກັບວັດທະນະທຳຫັ້ນນະ ແລ້ວມັນກະມີບໍ່ທີ່ວ່າທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ເພິ່ນບອກວ່າປຶ້ມນີ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ກໍມີ ກໍບໍ່ ອ່າ ຜ່ ານມາກໍບໍ່ຄ່ອຍມີດອກ ມີແຕ່ເຂົາເຈົ້າຫ້າມແລ້ວເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫັ້ນນະ ໂອເຄ ແລ້ວກະມີຄົນເຂົ້າໄປອ່ານຫຼາຍບໍ່ແຕ່ລະມື້ ຫຼາຍ ຢ່າງຕ່ຳກໍ 30 40 ຂຶ້ນໄປຕໍ່ມື້ ຖ້າວ່າມື້ຫຼາຍທີ່ວ່ານັກຮຽນເຂົາເຈົ້າພັກຫັ້ນນະ ເຂົາເ ຈົ້າມາກໍຮ້ອຍປາຍຄົນຕໍ່ມື້ໜຶ່ງ ແມ່ນແລ້ວ ແປວ່າເຕັມເລີຍ ເຮົາຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາແລ້ວກໍ sign in sign in ທຸກມື້ ແລ້ວກໍແປວ່າມີອິນເຕີເນັດໃຫ້ເບິ່ງເນາະ ຈະມີອິນເຕີເນັດ ແລ້ວກະ ຫ້າ ເຮົາຈະມີ ຄອມ 10 ໜ່ວຍເນາະ ອ່າ 5 ໜ່ວຍຈະໃຊ້ຄອມອິນເຕີເນັດໄດ້ ແລ້ວກໍ 5 ໜ່ວຍຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າໃຜມີແລັບທັອບມາ ຫຼື ສະມາດໂຟນ ເຮົາຈະເອົາ Wi-Fi ໃຫ້ ແປວ່າເລື່ອງອິນເຕີເນັດນີ້ເດ້ ເພິ່ນມີການກວດກາບໍ່ ຫຼືວ່າ ອໍ ຕົວ ຕົວນັ້ນເຮົາ ເຮົາຈະມີກົດຂອງເຮົາເອງ ຄືຈະບໍ່ໃຫ້ຫຼິ້ນອິນເຕີເນັດ ແລ້ວກໍຈະບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງຮູບພາບໂປ້ ພາບຫຍັງຫັ້ນ ເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງ ເຮົາຈະໃຫ້ ຈະໃຊ້ແຕ່ສົ່ງອີເມວ ແລ້ວກໍຣີເສີດທີ່ໂຮມເວີກອາຈານໃຫ້ມາ ຫັ້ນ ເຮົາຈະ ພະນັກງານເຮົາຈະໄດ້ຕິດຕາມຕະຫຼອດ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄັນຄອມພິວເຕີ 5 ໜ່ວຍນີ້ ຫຼາຍຄົນຢາກໃຊ້ກໍຕ້ອງໄດ້ມີຈຳກັດ ມີເວລາຈຳກັດແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ເຮົາຈະປັນໃຫ້ຜູ້ໜຶ່ງໆ ຜູ້ໜຶ່ງຈະຫຼິ້ນໄດ້ 1 ຊົ່ວໂ ມງ ຖ້າເວລາມັນຫຍຸ້ງ ຖ້າວ່າຄົນນ້ອຍ ເຂົາເຈົ້າຈະຫຼິ້ນໝົດມື້ເລີຍກໍໄດ້
ບັດນີ້ ບັນດານັກຮຽນທັງໝົດໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ກໍແມ່ນໄດ້ກັບຄືນສູ່ປະເທດຂອງໃຜລາວເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ສຳລັບພວກນັກສຶກສາຈາກ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີໂອກາດອັນດີເດີນທາງມາເຫັນຊີວິດການເ ປັນຢູ່ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ມາເບິ່ງມາຊົມການບໍລິຫານວຽກງານ ໄດ້ເຫັນຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສີວິໄລຂອງປະເທດຊາດ ເຫັນເທັກໂນໂລຈີທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ແມ່ນໄດ້ສັ ງເກດເຫັນການໃຊ້ສິດທິມະນຸດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຊາວອາເມລິກັນ ຊຶ່ງເປັນກຳໄລປະກອບຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA ນັ້ນແມ່ນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຊຶ່ງ ມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ສະເໜີເລື່ອງກ່ຽວກັບນັກສຶກສາລາວທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຂອງອາເມລິກາ ມາອົບຮົມເລື່ອງການເປັນຜູ້ນຳຂອງຊາວໜຸ່ມໃນໂຄງການ Southeast Asia Youth Leadership Program ທ່ານຜູ້ຟັງໂປດຢ່າລືມວ່າ ແລງວັນພະຫັດໜ້າ ເຮົາຈະມີລາ ຍການຊີວິດຊາວລາວເລື່ອງໃໝ່ມາສະເໜີທ່ານໃນເວລາດຽວກັນນີ້